पठितवन्तः अग्रिमश्लोकं पश्यामः प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःख हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യാശു പ്രസന്നചേതസോ ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠതേ ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠതേ ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠതേ ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠതേ ഇനി പദച്ഛേദം കുർമः പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിഹി अस्य उपजायते पश्यतु त्रीणि पदानि सन्ति हानिरस्योपजायते हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेत प्रसन्नचेतसः प्रसन्नचेतसो इति अस्ति किल प्रसन्नचेतसः हि हि आशु ह्याशु इति अस्ति हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते एकपदमेव पर्यवतिष्ठते इदानीं प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते एवमस्ति पदच्छेदः प्रसादे सामान्यपदमेव अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनं सर्वदुःखानां
षष्टि बहुवचनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्टि बहुवचनं हानिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनम् अस्य षष्टि बहुवचनम् इदं शब्दम् इदं मकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्ग षष्टि बहुवचनम् उपजायते उप इति उपसर्गः अस्ति उप जन् इति धातु आत्मनेपदि जायते इति अस्ति आत्मनेपदि कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं प्रसन्नचेतसः प्रसन्नचेतस् इति शब्दः सकार सकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गषष्टि एकवचनम् आशु अव्ययमस्ति आशु इति अव्ययम् बुद्धिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनं पर्यवतिष्ठते परि इति उपसर्गः अव इति उपसर्गः उपसर्गद्वयमस्ति स्थ इति धातु आत्मनेपति कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनम् इदानीं पश्यतु एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः पदसंस्कारः अभवत् इदानीम् एकैकपदस्य अर्थः പ്രസാദെ പ്രസാദെ ഇത്യുക്തെ ചിത്തനൈർമല്യേ ചിത്തം ഇത്യുക്തെ മനോ മനോനൈർമല്യം ഇത്യർത്ഥ മനഹ ശുദ്ധം ശുദ്ധ മനഹ ഇത്യർത്ഥ അസ്യ ഏതസ്യ ദുഃഖാനാം സകല ദുഃഖാനാം സർവ വിഷ വിഷാദാനാം സർവവിധ ദുഃഖാനാം സർവവിധ വിഷാദാനാം ഹാനിഹി നാശ നാശ उपजायते सम्भवति भविष्यति प्रसन्नचेतसः यस्य चेतः प्रसन्नः अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः मनः निर्मलमस्ति निर्मलचित्तस्य बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते तस्य मनः आशु शीघ्रं पर्यवतिष्ठते निश्चलं भवति तस्य तिष्ठति तिष्ठति इत्युक्ते निश्चलं तिष्ठति तावदेव एकैकपदस्य अर्थः इदानीं सामान्यतया तस्य अर्थः कः अन्वयः अस्ति प्रसादे सति यदा प्रसादः भवति प्रसादः भवति इत्युक्ते प्रसादः भवति मनः यदा निर्मलं भवति मनः यदा एकत्र तिष्ठति अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते मनः निर्मलं भवति चेत् किं भविष्यति सर्वमपि दुःखं शमनं भवति सर्वदुःखमपि गच्छति प्रसन्नचेतसः हि बुद्धिः आशु पर्यवतिष्ठते यः प्रसन्नचेतसः अस्ति यस्य मनः प्रसन्नमस्ति तस्य किं भवति बुद्धिः अपि निश्चलं तिष्ठति अत्र कस्य विषये प्रश्नः अस्ति स्थितप्रज्ञः सः स्थितप्रज्ञः अस्ति इति वदति किल बुद्धिः तिष्ठति इत्युक्ते कः अर्थः बुद्धिः तस्य एकत्र तिष्ठति चेत् सः स्थितप्रज्ञः स्थितः प्रज्ञ यस्य सः सः एव स्थितप्रज्ञः प्रज्ञा इत्युक्ते बुद्धिः स्थितः इत्युक्ते स्थिरं तिष्ठति चेत् एकत्र बुद्धिः तिष्ठति चेत् तस्य किं भविष्यति तस्य बुद्धिः एकत्र तिष्ठति सः एव स्थितप्रज्ञः कदा बुद्धिः तिष्ठति इति वदति मनः यदा निर्मलं भवति तदा बुद्धिः एकत्र तिष्ठति वा इदानीं पूर्वतनश्लोके सर्वं सः किम् उक्तवान् मनः शुद्धं करोतु इति उक्तवान् किल मनः निर्मलं करोतु तस्य भिन्नरागद्वेष इति गतश्लोके अपि किमर्थम् उक्तवान् मनः शुद्धं करणीयं मनः शुद्धं कर्तुं के उपायाः तदर्थं किं किं करणीयम् इति उक्तवान् एतादृशप्रयत्नेन किमर्थं मनः शुद्धं करणीयम् क्वश्चिन् अवगच्छति वा प्रश्नः अवगच्छति किमर्थं मनः शुद्धं करणीयम् एतादृशकष्टमस्ति चेत् एतादृशकष्टं सर्वं सोढ्वा किमर्थं मनः शुद्धं करोमि मनः शुद्धं करोति मनः शुद्धं करोति चेत् किं भवति बुद्धिः एकत्र तिष्ठति तदा सः स्थितप्रज्ञः भवति इत्युक्ते शान्तिः भवति मनश्शान्तिः भवति मनः शुद्धं भवति चेत् शान्तिः भवति सन्तोषः भवति सः प्रसन्नचेतसः भवति तस्य मनः प्रसन्नः भवति प्रसन्नः इत्युक्ते शुद्धं भवति शुद्धं भवति इत्युक्ते तेन कारणेन किं सम्भवति बुद्धिः एकत्र तिष्ठति बुद्धिः निश्चलं भवति यदा बुद्धिः निश्चलं भवति तदानीं किं भवति शान्तिः भवति इदानीं किमर्थम् एतादृशप्रयत्नः सर्वं शान्तिनिमित्तं सन्तोषनिमित्तम् आनन्दनिमित्तं कदा शान्तिः भवति कदा मनुष्यस्य सन्तोषः भवति तदेव प्रश्नः अत्र सन्तोषाय किं करणीयम् आनन्दाय किं करणीयं किं कार्यं कर्तुं बुद्धिः तिष्ठति चेत् आनन्दः भवति बुद्धिः तिष्ठति इत्युक्ते चाञ्चल्यं न भवति चेत् अवगच्छति किल चञ्चलं न भवेत् बुद्धिः चञ्चलम् इत्युक्ते हा भ्रमः न भवेत् एतद् वा एतद् वा एवं बुद्धिः एवं चलति चेत् बुद्धि स्थैर्यं नास्ति चेत् एकत्र न तिष्ठति चेत् किं भवति शान्तिः न भवति शान्तिः भवितव्यं चेत् बुद्धिः स्थिरा भवेत् बुद्धिः स्थिरा भवेत् इत्युक्ते तदर्थं किं करणीयं मनः शुद्धं करणीयं किमर्थं तद् वदति इत्युक्ते मनः शुद्धं कर्तुम् एव शक्यते अन्यत् किमपि वयं कर्तुं न शक्नुमः मनः शुद्धं कर्तुमेव प्रयत्नः करणीयः कथं कथं मनः शुद्धं कुर्मः मनः कथं शुद्धं भवति इदानीं तस्मिन् विषये वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् किमर्थं प्रयत्नः करणीयः इदानीं वदति मनः शुद्धं करोतु इति वदति मनः कथं शुद्धं कुर्मः मनः कथं वयं शुद्धं कर्तुं शक्नुमः मनः शुद्धं कर्तुं कः मार्गः अस्ति कोऽपि मार्गः मनः शुद्धं करणीयं चेत् इन्द्रियाणां किं करणीयं नियन्त्रणं करणीयं तदेव पूर्वम् उक्तवन्तः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोति चेत् किं भवति इन्द्रियाणां नियन्त्रणं यदा वयं कुर्मः तदानीं किं भवति मनसः मनः शुद्धं भवति कथं मनः इन्द्रियकारणेन शुद्धं भवति मनः इत्युक्ते किम्
मनः मनः इति एकवस्तु वयं द्रष्टुं न शक्नुमः किल यदा इन्द्रियाणि इति वयं वदामः नेत्रम् अथवा श्रोत्रम् अथवा तुक् एतादृश एका वस्तु अस्ति वा मनः इति न मनः इति अस्ति वयं जानीमः किन्तु मनः शुद्धं करणीयम् इत्युक्ते अहं शुद्धं कथं कर्तुं शक्नोमि कोऽपि म्यूट् न कृतवान् अस्ति कोऽपि म्यूट् करोतु तत् किं किं करणीयमस्ति तदर्थं मनः शुद्धं करणीयम् इत्युक्ते अस्माभिः इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां द्वारा यान् विषयान् वयं स्वीकुर्मः विषयाणां स्वीकरणसमये अस्माभिः चिन्तनं करणीयं मनः चञ्चलं भवति इत्युक्ते मनः चञ्चलं भवति इति कारणेनैव बुद्धिः स्थिरं नास्ति इति वदति बुद्धिः स्थिरं नास्ति इति कारणेनैव किं भवति बुद्धिः स्थिरं न भवति इति कारणेनैव अस्माकं किं भवति इति वदन्ति मनश्शान्ति नष्टं भवति मनश्शान्ति नष्टं भवति तस्य कारणमस्ति बुद्धिः किं भवति स्थिरं न तिष्ठति इति कारणेन तस्मात् अस्माभिः तदर्थं कथं प्रयत्नः करणीयः विषय अस्माभिः इन्द्रियाणां विषये एव चिन्तयितुं शक्नुमः एकैक इन्द्रियम् अस्माकं किं कार्यं करोति तद् इन्द्रियद्वारा वयं किं किं स्वीकुर्मः तेनैव किं भवति अस्माकं मनः इति वस्तु भवति मनः इति एकमस्ति इति चिन्तयतु मनः इदानीम् उदाहरणार्थम् इदानीं किमपि एक वस्त्रमस्ति मम हस्ते एकवस्त्रमस्ति वस्त्रे अहम् एक उत्तमचित्रं लेखितुम् इच्छामि एतद् वस्त्रे अहम् एक उत्तम उत्तमं चित्रम् अहं लेखितुमिच्छामि इच्छामि तत्र तदर्थं किं करणीयं वस्त्रे वस्त्रे चित्रं लेखनीयं चेत् मया तन्तु यदा उपयोगं करोति त्रेड् अहं यदा उपयोगं करोमि तदनुसृतं करणीयं किल तन्तुद्वारा एव वयं किम् आनेतुं शक्नोमि चित्रम् आनेतुं शक्नोमि मम मम चिन्तनं किं चित्रं चित्रं कुत्र भवेत् इति मम चिन्तनं चित्रं कुत्र आगच्छेत् इति अहं चिन्तयामि चित्रं कुत्र मया आनेतव्यं वस्त्रे वस्त्रे चित्रम् आनेतव्यं चेदपि मया चिन्तनं कस्य विषये करणीयं तन्तुविषये करणीयं सत्यं किल तन्तु कथम् आनयामि तन्तु इत्युक्ते तन्तु इत्युक्ते त्रेड् त्रेड् यदा सम्यक् करोमि तदनुसृतमेव चित्रम् आगच्छति किल समानमेव मनः मम एतदस्ति चेत् मनः वस्त्रमस्ति चेत् मनसि शुद्धता आनेतव्या इत्युक्ते मनः इति अहं कथं निर्माणं करोमि यदा वस्त्रनिर्माणं तन्तु उपयुज्य करोमि एकैक एकैक एकैक तन्तु स्वीकृत्य अन्ततो गत्वा किं भवति वस्त्रं भवति सत्यं एकवस्त्रं स्वीकरोतु वस्त्रम् इति वयं यद् वदामः अहम् एकैकतन्तु निष्कासयामि इति चिन्तयतु अन्ततो गत्वा किं न भवति वस्त्रं न भवति अहं वस्त्रस्य किमपि न कृतवान् सत्यं वस्त्रस्य किमपि अहं न करोमि किन्तु वस्त्रं निष्कासनीयं चेत् वस्त्रं न भवतु इति अहं चिन्तयामि चेत् मया किं करणीयम् एकैकतन्तुनिष्कासनं करणीयं समानमेव मनः इति वयम् एकवस्तु इति पश्यामः चेत् मनः वस्तु इति न वस्तुतया किन्तु मनः इति अस्ति इति वयम् अनुभवामः मनः शुद्धं कर्तुम् अहम् इच्छामि मया कथं मनः शुद्धं कर्तुं शक्यते मम इन्द्रियाणां द्वारा मया शुद्धं करणीयम् एकमेकमेकमेकमेकं शुद्धं करणीयं तत्र इतोपि बहवः विषयाः सन्ति पश्यतु तद् यदा अहं शुद्धं करोमि अहम् इन्द्रियाणि इन्द्रियाणाम् उपयोगेन एकैककार्यम् अहं यदा करोमि मम इन्द्रियाणि उपयुज्य अहं यदा एकैककार्यं करोमि किन्तु इदानीम् अहं चिन्तयामि अहं किं चिन्तयामि तदेव अहं करोमि वा प्रश्नः तत्रैव आगच्छति किल बहुधा इदानीम् अस्माकं प्रश्नः यदा वयं कुर्मः किमपि कार्यं यदा वयं कुर्मः तत् कार्यं कदाचित् किमपि मम अन्तरङ्गतः प्रेरयति तत् कर्तुं सत्यम् इदानीन्तन मम प्रवृत्ति इदानीम् अहं किं कार्यं करोमि तत् कार्यं स्व स्वयमेव विशकलनं करणीयम् एतत् सर्वं स्वयमेव चिन्तनं करणीयम् उदाहरणानि उक्तु वक्तुमेव वयं शक्नुमः किन्तु इदानीमहं किं कार्यं करोमि तत् कार्यमहं कथं करोमि अहं किं चिन्तयामि तदेव करोमि इति नास्ति किल मम प्रवृत्ति मद् मम प्रवृत्ति मम इन्द्रियाणां द्वारा अहं किमपि किमपि कुर्वन् अस्मि मम किमपि मम एक अबोधः अबोधः इत्युक्ते अन्कान्शियस् मैण्ड् मम मम अन्कान्शियस् किमपि मां प्रेरयति किल मम बोधतले यदस्ति तद् न अबोधतलतः किमपि मां प्रेरयति तस्यैव मम अधिकशक्तिः अस्ति अस्ति वा नास्ति वा एतत् सत्यं किल यदा कदापि वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः तद् एकमेकं कार्यं स्वीकृत्य अस्माभिः चिन्तनीयं यथा करोमि कदाचित् अहं बोधपूर्वं न करोमि तत् तत् किमपि मम अन्तरङ्गतः मां प्रेरयति तत् कर्तुं सत्यं अहं तस्य कथं शुद्धीकरणं करोमि इदानीं मनः शुद्धं करणीयम् इति उक्तवान् प्रसन्नचेतसः यः अस्ति यस्य मनः तदेव श्लोकं किल यस्य मनः शुद्धमस्ति सः तस्य बुद्धिः एकत्र तिष्ठति इत्युक्ते स्थितप्रज्ञः भवति सः आनन्दम् अनुभवति सः सन्तोषम् अनुभवति अथवा सः आनन्दस्थितिमध्ये भवति किन्तु मनः शुद्धं करणीयम् इदानीं कर्म मम आक्षन् अहं इन्द्रियाणां द्वारा एव कर्तुं शक्नोमि इति अवगतवान् मम मनशुद्धिनिमित्तं मया किं करणीयम् अहं किं किं कार्यं करोमि तत् सम्यक् करणीयं सत्यं सम्य समीचीनानि कार्याणि मया श्रोतव्यानि समीचीनानि वाक्यानि मया वक्तव्यानि अथवा उत्तमवस्तूनि मया घात घातनीयानि केनापि इन्द्रियद्वारा नेत्रेण वा स्तोत्रेण श्रोत्रेण वा अथवा हस्तेन वा पादेन वा किमपि भवतु जिह्वया वा त्वक् उपयुज्य वा किं किम् अहं स्वीकरोमि तत् सर्वं यदा शुद्धं भवति मन्दं मन्दम् एका प्रक्रिया भवति मम मनः शुद्धं भवति यदा मम मनः शुद्धं भवति कः लाभः तदपि चिन्तनं करणीयं किल मनः शुद्धम् अभवत् इति चिन्तयतु मनः शुद्धं भवति इत्युक्ते कः अर्थः अत्र उक्तवान् निश्चलं भवति मनः मनःशुद्धि इत्यस्य भिन्नपदमेव उक्तवान् प्रसादे प्रसादः प्रसादः भवति प्रसादः भवति इत्युक्ते सन्तोषः भवति यदा मनः तिष्ठति अथवा यदा मनसि चाञ्चल्यं न्यूनं भवति चाञ्चल्यम् इत्युक्ते किं मनः तत्र तत्र भ्रमः विभ्रमः मनसः तत् आवश्यकं वा एतत् आवश्यकं वा तत्तु वा एतद् वा वयम् अस्माकं मनसि यदा कदापि स्थिरता आगच्छति इति चिन्तयतु किं भविष्यति अस्माकं मनश्शान्तिः भवति अन्यत् किमपि नास्ति सन्तोषः इत्युक्ते तदेव इति वदति तद् तदेकं यदा प्राप्नोति एकम् इत्युक्ते मनश्शान्ति इति एकं यदा प्राप्नोति अस्माकं सर्वजीवनमेव सन्तोषकरं भवति तत् जीवनं कथं सन्तोषकरं भवति इत्येव अत्र वदति जीवनं सन्तोषकरं भवितव्यम् इत्युक्ते भवान् बहिः पश्यति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति इदानीमपि वयं किं कुर्मः इदानीं कानि वस्तूनि वयं कुर्मः अथवा किम् आक्षन् वयं कुर्मः कर्म कुर्मः तत्र नियन्त्रणाय अपि प्रयत्नं कृत्वा प्रयोजनं नास्ति वयं स्वाभाविकतया तत् कुर्मः इति चिन्तयतु इदानीन्तनपाठनम् इदानीन्तन एजुकेशन् किमर्थमस्ति किं कार्यं करोति तस्मिन् विषये एव अत्र वयं चिन्तयामः चेत् किं कार्यं करोति तस्मिन् कार्ये अपि भवतः नियन्त्रणम् अस्ति वा नास्ति वा नास्ति किल इदानीम् एकैकः स्वस्य जीवनं स्वीकृत्य चिन्तयतु अहम् इदानीम् एवमस्मि अथवा अहम् एकैककार्यम् अहम् एवम् एवं पश्यामि किल केचन जनाः सर्वाणि कार्याणि बहु सन्तोषेण पश्यन्ति सत्यं केचन जनाः दुःखेन पश्यन्ति समानमेव कार्यं भवति केचन जनानां कृते दुःखं ददाति तत् अन्य केचन जनानां कृते सन्तोषं ददाति तस्य कारणं किं कथं पश्यति इत्येव किल तद् वस्तु न तद् पूर्वमेव बहुवारम् उक्तवन्तः किल वस्तु न तस्य कारणम् अहं कथं पश्यामि इत्येव कारणं सत्यम् एतदेव दृक् दृश्यविवेकः इति वदति किं पश्यति तत्तु वस्तु मध्ये एव वयं सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः സർവദാ പ്രയത്നം കുർമ്മ ഇത്യുക്തെ തസ്യ പരിഷ്കരണായ ഏവ വയം പ്രയത്നം കുർമ്മ അഥവാ അഹം തത് ന പശ്യാമി തദപി ഏക പരിഷ്കാര തത്ര ന പരിവർത്തനം കുത്ര ആനേതവ്യം അഹം കഥം പശ്യാമി ഇത്യവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല പരിവർത്തനം അഥവാ ഭേദ കുത്ര ഭവേത് ദർശനേ ഭവേത് ദർശനേ ഭേദ ഭവിതവ്യം ഇത്യുക്തേ പ്രഥമം കിം കരണീയം തദർത്ഥമേ ഇതാനും തത് വദാമി प्रथमं किं करणीयम् अस्माभिः अस्माकं विषये चिन्तनं करणीयम् किमपि कारणेन किमपि सिट्युवेशन् स्वीकरोतु यत्किमपि एककारणं वयं दुःखम् अनुभवामः अस्माकं विषादः अस्ति तत्र तस्मिन् कार्ये अस्माकं दुःखमस्ति शतप्रतिशतमपि वयं कुत्र प्रयत्नं कुर्मः तद् वातावरणं परिवर्तयितुमेव वयं प्रयत्नं कुर्मः सत्यं कदापि वयम् अन्तरङ्गं प्रति न चिन्तयामः अस्माकं सः बोधः न भवति वयं सर्वदापि गृहे दुःखमस्ति चेत् वयं किं कुर्मः गृहं त्यक्तुं प्रयत्नं कुर्मः सत्यं तदेव कार्यालये दुःखमस्ति चेत् कार्यालयं त्यजामः मम एकमित्रेण सह मम कष्टमस्ति चेत् मित्रं परिवर्तयामः एवं करोति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति मया अन्य एकदर्शनस्य आरम्भं करणीयं कीदृशदर्शनं अन्तर्दर्शनम् अन्तर्दर्शनम् इत्युक्ते कः अर्थः एव अन्तः पश्यति इति किमपि न मम पक्षतः मया चिन्तनं करणीयं तावदेव मया कर्तुं शक्यते मम सुरेशजी मध्ये किमपि प्राब्लम् अस्ति चेत् मया मम परिष्काराय मया प्रयत्नः करणीयः वाक्येन न एतस्य वाक्यस्य एककार्यमेव नास्ति अत्र बा तस्य स्वभावः अहं कथं पश्यामि इत्येव प्रश्नः किल तस्य समानस्वभावः अन्येषां कृते सुखं ददाति अथवा अन्येषां अन्यैः सह सः सन्तोषेण जीवति प्रश्नः कुत्र मम दर्शनस्य एव प्रश्नः मया मम दर्शनविषये यदा अहं चिन्तनं करोमि दर्शनमित्युक्ते मम व्यवहारः अहं तत्र प्रयत्नस्य आरम्भं करोमि चेत् मयि किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनम् आगच्छति स्वयमेव आगच्छति तत् तदा मनः किं भवति शान्तं भवति मनः कथं शान्तं भवति अथवा अहं तत्रैव इश्यू मध्ये एव अहं तिष्ठामि इति चिन्तयतु मम दीपायाः मध्ये किमपि प्राब्लम् अभवत् इति चिन्तयतु परस्परकलहः अहं प्रतिवाक्यं तस्याः वाक्यमेव स्वीकृत्य चिन्तयन् अस्मि चेत् तद् किं भवति वर्धनं भवति किल तत्र यदा अग्निमध्ये तैलं स्थापयति इव भवति कारणानि एव किल एकैक एकैक एकैककारणं मिलति अन्ततो गत्वा किं पूर्वम् आङ्ग्लभाषायाम् एक शार्ट् स्टोरि पठितवान् एनिमीस् इति पठितवन्तः सन्ति अतिसुन्दरमस्ति इत्युक्ते अनावश्यकतया एकः मम एनिमि इति अहं चिन्तयामि चेत् सः किं किं करोति सर्वं मम कृते विपरीतं भवति सत्यं सः करोति तदेव मम विपरीतस्य कारणं न विपरीतस्य कारणं किम् अहम् अत्र परिष्करणाय अत्र इत्युक्ते मयि परिष्करणाय अहं प्रयत्नं न करोमि एतत् एतादृश एक चिन्तनस्य परिवर्तनमेव एक लघु टिस्टिङ्ग् एव तत् एक लघु परिवर्तनमेव लघु एकवारम् एवं चिन्तनस्य भेदं करोतु प्राक्टीस् करणीयं बहु शीघ्रं न आगच्छति तद् एकवारं करोतु द्विवारं करोतु त्रिवारं करोतु तदपि वदति पश्यतु इदानीं वयं पूर्वं चिन्तनं कृतवन्तः एतत् अस्माकं हस्ते नास्ति इदानीम् अहं किं चिन्तयामि मम हस्ते नास्ति यत्किमपि मम अन्तरङ्गे उपविश्य मां प्रेरयति सत्यं किल एतत् करोतु अथवा भवान् तत् करोतु किं मां प्रेरयति तस्मिन् विषये अस्माभिः अन्वेषणं करणीयं का मम प्रेरणा किमर्थमहं कार्याणि एतादृशानि पश्यामि यत्किमपि इदानीं किमपि दर्शने मम दुःखं जायते इति चिन्तयतु किमर्थं तस्य दर्शने मम दुःखं जायमानमस्ति किं कारणं स्यात् किम् अवगच्छति वा किं वदामि इति समानकार्यम् अहं पश्यामि मम दुःखमस्ति बाहुलेन्जी पश्यति दुःखं नास्ति महोदयः पश्यति तस्य दुःखं नास्ति किन्तु मम तत् तस्य दर्शने मम दुःखं जायमानमस्ति प्रश्नः कुत्र भवतां त्रयाणां दुःखं नास्ति तदेव वस्तु मम दुःखं ददाति चेत् प्रश्नः कुत्र ममेव किल मयि अस्ति इति अहम् अवगन्तुं शक्नोमि मयि दुःखमस्ति कारणं किं तस्य भवतः दुःखं नास्ति मम दुःखं जायते तस्य कारणं किम् मम संस्कारः सत्यं सत्यमस्ति वा न वा इदानीम् कानिचन कार्याणि यदा वयं पश्यामः अस्माकं सन्तोषः भवति पश्यामः शृणुमः किमपि किल उदाहरणं यत् किमपि सामान्य उदाहरणानि न स्वजीवनतः स्वीकरणीयम् इदानीं पश्यतु अहमेकम् उत्तमशास्त्रीयसङ्गीतं शृणोमि अहं रागविषये जानामि चेत् मम किं भवति ओ आनन्दः भवति समयः कथं गच्छति इत्येव अहं न अवगच्छामि किल तस्य विस्तारं श्रुत्वा अहम् आनन्देन उपविशामि तदेव अन्ये केचन आगत्य आफ़् कुर्वन्ति किल निर्वापयन्ति एतत् किमर्थं शृणोति अस्ति वा न वा लोके एतादृशम् अस्ति एव बहूनि कार्याणि एतादृशं वयं द्रष्टुं शक्नुमः अथवा कानिचन वस्तूनि अहं बहु इच्छामि तदेव वस्तु सः न इच्छति अथवा सः न इच्छति सत्यं किमर्थम् एकवस्तु अस्ति इदानीं पश्यतु किमपि एकः उत्तमं किमपि वस्तु अस्ति इति चिन्तयतु एकः इच्छति एकः न इच्छति प्राब्लं वस्तु उपरि अस्ति वा भवतः उपरि अस्ति वा सत्य अस्माकमेव अस्ति एवम् अस्माकम् अस्ति इति यदा वयम् अवगच्छामः अस्माकम् अपि केन कारणेन इति अस्माभिः चिन्तनीयं तद् द्वितीयसोपानमस्ति प्रथमसोपानम् अस्ति इति अवगच्छामः दुःखम् इति यद्विकारमस्ति विकारमस्ति कष्टम् इति यदस्ति तद् मयि अस्ति इति अवगच्छामः तस्य कारणम् अपि तत् नास्ति तत् नास्ति अहमेव इति अवगच्छामः इत्युक्ते मम अन्तरङ्गे इत्येव अहं यदा अवगच्छामि मया किं करणीयम् अनन्तरम् एतत् कथम् आगतम् इति परिष्कारः करणीयः तदर्थं कथम् आगतम् इति प्रय कारणमय इदानीमेव तत् निष्कासयितुं शक्यते वा इति चिन्तनीयं किल तद्वदति तावत् सुखकरं तावत् सरलं नास्ति एकवस्तु उपरि भवतः इच्छा आगच्छति अथवा एकगीतस्य उपरि भवतः श्रोतुम् इच्छा आगच्छति अथवा तद् भवतः अन्तरङ्गे शान्तिं करोति भवतः मनः निश्चलं तिष्ठति तेन कारणेन तदैव शान्तिः भवति खलु तस्य कारणं किम् इत्युक्ते भवतः संस्कारः सत्यं मम संस्कारकारणेन एव किमस्ति मम तत्र रुचि अरुचि एतत् सर्वम् आगच्छति एतत् द्वितीयसोपानमस्ति प्रथमम् अवगन्तव्यं तद् का वस्तु वा अहं वा इति यदा एकवारम् अवगच्छामः अनन्तरं किञ्चित् करणीयम् अस्माभिः एतद् किमर्थं मयि तदुत्पन्नमस्ति मम तादृशः विचारः किमर्थं जायमानमस्ति इति चिन्तनं करणीयं यदा मम ता तादृशविचारः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः बहुधा वयं कण्ट्रोल् कर्तुं न शक्नुमः बहुषु सन्दर्भेषु यदा तत् भवति तदा दुःखं भवति चेत् अथवा सन्तोषः भवति चेत् तत्र आकर्षणमिति एकमस्ति किल तस्य कण्ट्रोल् एव अस्माकं हस्ते न भवति तस्य कारणं किं तस्य कारणम् अस्माकं संस्कारः अस्माकं मनःशुद्धिः भवितव्यम् इत्युक्ते अस्माकं करणं करणम् इत्युक्ते यत्किमपि करोमि किल मनसा वाचा कर्मण अहं त्रिकरणम् इति वदति एतस्य मनसा वा वाचा वा कर्मणा वा अहं किं करोमि तत् शुद्धं करणीयं मम प्रश्नः कः इत्युक्ते अहं वाचा शुद्धं वक्तुम् इच्छामि किन्तु सर्वदा शुद्धमेव न आगच्छति अहं चिन्तय चिन्तयामि गृहे बहु समाधानेन भवितव्यम् किमपि कोपः उदाहरणार्थं वदामि किमपि कोपः न करणीयः इति अहं प्रातःकाले चिन्तनं कृतवान् किन्तु किमपि दृष्टं मयि कोपः उत्पन्नः झटिति मम मुखतः वाक्यमागतं वाक्यमागतं चेत् तस्य फलं भवति तस्य फलं भवति इत्युक्ते तेन त्रिकरणैः एव मनः भवतु अथवा वाक् भवतु अथवा कर्म भवतु किल एतत् त्रयमेव वयं कर्तुं शक्नुमः किल एकं चिन्तनं कर्तुं शक्नोमि फस्ट् स्टेप् द्वितीय स्टेप् वाक् तद् प्रकटयितुं शक्नोमि अभिव्यञ्जनं कर्तुं शक्नोमि तृतीयं तत् डु तत् कर्तुं शक्नोमि किल एतत् त्रयं शुद्धं करोति मनः शुद्धं भवति किन्तु अहं वदामि बहुधा अहं शुद्धं करणीयम् इति इदानीं मम मनसि अस्ति चेदपि मम मया न न शक्यते उदाहरणं स्वस्य जीवनतः किमपि स्वीकरोतु किमपि एतत् न द्रष्टव्यं किमपि न द्रष्टव्यम् इति अहं चिन्तयामि एक सिनिमा न द्रष्टव्य इति चिन्तितवान् किन्तु मनः तत्रैव नयति किल गत्वा पश्यामि अहं न जानामि किमर्थं तत्र गत्वा पश्यामि इति तावत् तावत् मां प्रेरयति तत् किल तथा वदति तत् कर्म अस्ति किल കർമ്മ കരോതി ഭവാൻ അധുനാ കർമ്മ കരോതി അധുനാ ഇതാനും യത് ജീവനം കരോതി ഇതാനും യദ്യത് പ്രാപ്തം തത് ശുദ്ധം കർത്തും പ്രയത്നം കരോതി ചേത് ഫലം നാസ്തി കാരണം കിം അത്യന്ത ഉത്തമ ഉദാഹരണം ദേഹ ശിലാഖണ്ഡം ക്ഷിപതി ചേത് ശിലാഖണ്ഡം ക്ഷിപ്തവാൻ തദനന്തരം തസ്യ വിഷയം ചിന്തയതി ചേത് പ്രയോജനമസ്തി വാ അഹം ക്ഷിപ്തവാൻ तद् यत्र गन्तव्यं तत्र गच्छति एव अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्नोमि तेन किं भवितव्यं तत् सर्वमपि भविष्यति सत्यम् अहं क्षिप्तवान् क्षेपण अनन्तरम् अहं चिन्तयन् अस्मि ओ तद् न करणीयमासीत् शुनकस्य उपरि न भवेत् इति चिन्तयति चिन्तयति चेत् प्रयोजनं किं तद् शुनकस्य शरीरे पतति अथवा स्पर्शः भवति शुनकस्य वेदना भवति रोदनं भवति सर्वमपि भविष्यति अस्ति यद् इदानीं वयं कुर्वन्तः स्मः एतत् सर्वं पूर्वं क्षिप्तवन्तः अस्माभिः पूर्वं कृतवन्तः इदानीं सर्वाणि कार्याणि तस्य फलमेव इदानीं मनसि एवमेव आगच्छति कोपः आगच्छति कामः आगच्छति लोभः आगच्छति केचन जनाः सन्ति किमपि दातुं न इच्छन्ति किल दानमेव न करोति हस्ते एव स्थापयति स्वीकृत्य स्वीकृत्य स्वीकृत्य स्थापयति सः अपि जानाति एतत् सर्वं किमपि कर्तुं न शक्नोमि इति किल तदापि स्थापयति किमर्थं तस्य स्वभावः इति वयं वदामः कथं तादृशस्वभावः भवति चेत् किं करणीयम् इति पृच्छति तत्र किं वदति अस्मिन् समये तदर्थं किमपि कर्तुं न शक्नुमः किन्तु इदानीं वयं किं कर्तुं शक्नुमः इदानीं भवान् शुद्धं कार्यं करोति चेत् इदानीं भवतः प्रवृत्ति इदानीं भवान् बुद्धिपूर्वम् उत्तममेव शृणोमि इति भवान् चिन्तयति उत्तममेव शृणोति चेत् उत्तममेव स्वीकरोमि इत्युक्ते उत्तममेव कार्यं करोमि हस्तेन पादेन सर्वं तादृशं भवान् यदा कुर्वन् भवति भवतः अग्रिमजीवनं सम्यक् भवति अग्रिमजीवनं सम्यक् भवति इत्युक्ते अग्रिमसमये भवती उत्तमचिन्ता एव आगच्छति भवतः दुःखमेव न भवति इत्युक्ते तस्मिन् समये मनः एकत्र तिष्ठति इदानीं मम मनः बहु चञ्चलं जायमानमस्ति किमपि दर्शने अथवा इद इद सर्वे एकैकः स्वस्य स्वस्य जीवनं चिन्तयतु इदानीं मम एतावत् दुःखम् अनुभवामि विषये किमर्थमहं वयं सर्वदा पृच्छामः किल तादृशं किमर्थमहमेवं दुःखम् अनुभवामि पश्यतु अहम् उत्तमजीवनमेव करोमि अहं दानं करोमि तत् करोमि एतत् करोमि सः किमपि न करोति सः सुखेन जीवनं करोति किल बहुजनान् वयं वदामः अहं प्रतिदिनं मन्दिरं गच्छामि प्रतिदिनं वेदं पठामि अथवा अन्यत् उपनिषत् पठामि यत्किमपि एतादृशजीवनं करोमि सेवाकार्यं करोमि किन्तु मम जीवनं सर्वदा कष्टकरमस्ति इति वयं पश्यामः तस्य कारणं किं भवान् इदानीं यत् करोति तदेव इदानीम् अनुभवति इति नास्ति किल एकचित्रं मया लेखनीयं चेत् एकबिन्दुः स्थापयामि चेत् न पर्याप्तं किल सहस्रशः बिन्दवः मया स्थापनीयः सत्यं यदा एकचित्रस्य लेखनमहं करोमि मम अन्तरङ्गे प्रथमम् इच्छा जाता मम अन् अन्तरङ्गे एव किल तदेव किल त्रिकरणमिति अहम् उक्तवान् मनः वाक् कर्म प्रथमं मम अन्तःकरणे यत्किमपि भवतु इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति प्रथमं मम अन्तःकरणे चिन्तनम् अभवत् तत् करणीयम् इति चिन्तनम् अभवत् चित्रं भवति वा नास्ति किल चित्रं न भवति पुनः लेखनी स्वीकृत्य प्र प्रयत्नस्य आरम्भः करणीयः एकबिन्दुः स्थापितवान् चित्रम् अभवत् वा न पुनः अहं निरन्तरं सहस्रशः बिन्दून् यदा अहं स्थापयामि तदानीं किं भविष्यति चित्रं भवति एवमेव वयम् अद्यतन अस्माकं जन्म कृतवन्तः इदानीं वयं किं स्मः एतत् स्वाभाविकतया न अभवत् कारणं सः भिन्नः एषः भिन्नः अहं भिन्नः भवान् भिन्नः सः भिन्नः सर्वे भिन्नभिन्नजनाः किल वयं सर्वे एक एकगृहे एव वयं वासं कुर्मः चेदपि अस्माकं स्वभावः भिन्नभिन्नस्वभावः अवगच्छति एतद् मध्ये किमपि न अहं वयम् एकत्र एव एकस्मिन् प्रकोष्ठे एव वासं कुर्मः इति उक्तप्रयोजनं किमपि नास्ति एकमेव प्रकोष्ठम् एकः अन्यरीत्या अनुभवं करोति एकः भिन्नरीत्या अनुभवं करोति कथं तस्य अन्तरङ्गे विद्यमानसंस्कारः एव तस्य कारणं तस्मात् अस्माभिः इदानीं चिन्तनं करणीयं मम एव जीवनमहं स्वरूपं कुर्वन्नस्मि तस्मादेव वदामि अन्य कस्यापि इदानीं पश्यतु यस्य कस्यापि विषये अहं किमपि वदामि इति चिन्तयतु बहुधा बहूनि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः अनावश्यकविषयेषु वयं कथं कथं वदामः एतत् सर्वं कथं जीवनस्य स्वरूपं करोति किमपि चिन्तनं किमपि इदानीं टी वी पश्यति इति चिन्तयतु दूरदर्शनं पश्यति दूरदर्शने कोऽपि आगत्य किमपि वदति कोऽपि आगच्छति आगत्य किमपि वदति इति चिन्तयतु अथवा किमपि अभिनयं करोति यत्किमपि वयं तस्य तं वयं न दृष्टवन्तः जीवने कदापि कुत्रापि वयं न दृष्टवन्तः आहत्य वयं कुत्र पश्यामः दूरदर्शने पश्यामः सः आगतवान् इति एकमेव दूरदर्शने वयं पश्यामः आगमनानन्तरं वयं किं कुर्मः अत्र कोऽपि शब्दः अत्र कोऽपि लिखति यदि पश्यतु किम् किम् किम् अस्ति इत्युक्ते आगमन अनन्तरं यदा अस्माकं मनसि तस्य विषये किं किम् आगच्छति ഒരു ഭിന്നസ്വരൂപം भवति किल केचन जनाः भवन्ति पश्यतु सः सम्यक् एव अस्ति उत्तममपि वदति केचन सम्यक् एव बहु उत्तमं तद् एतद् तस्य विषये एककथामेव वयं वदामः किल कोऽपि इदानीं पश्यतु कोऽपि नटः अस्ति अथवा कोऽपि नटी अस्ति अथवा कोऽपि अवतारकः अस्ति कोऽपि अवतारिका अस्ति केवलम् एकदर्शनेन एकवारमेव अहं पश्यामि तत्र अहं तस्य विषये अथवा तस्याः विषये कतिविध अभिप्रायान् अहं मम मनसि स्वरूपं करोमि कथम् एतत् तत् कथं करोति सत्यम् तत्सर्वम् अस्माकमेव अन्तरङ्गे अस्ति किल अस्माकमेव अन्तरङ्गे विद्यमान एकं वयं तस्मिन् स्वरूपे तत्र सृष्टं कुर्मः तदेव तत्र पुनः पुनः आगच्छति इति वयं पश्यामः तस्मात् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् अस्माकं मनसि कीदृशं चिन्तनम् आगच्छति वयं किं किं तत्र पश्यामः तद् केवलं तत्र विद्यमानकार्यम् एव न तद् किम् अस्ति वस्तुतया अस्माकं सृष्टिः अस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अस्माकं सृष्टिः एव वयं तत्र पश्यामः अवगच्छति वा तस्मात् अस्माभिः किं करणीयम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् अग्रिम एक एक प्रयत्नः तदेव मम किं भविष्यति जीवनम् इदानीं शिलाखण्डं न यत् क्षिप्तवान् इदानीं हस्ते विद्यमानशिलाखण्डाः क्षेपणीयं वा न वा इति मया निश्चयं कर्तुं शक्यते सत्यं सत्यं तदेव वदति अत्र भवान् भवतः अग्रिमजीवनं स्वस्थं करोतु कथं कर्तुं शक्यते स्वस्थं भवतः मनः निश्चलं भवान् कर्तुं शक्नोति कथं भवान् भवतः मनः निश्चलं कर्तुं शक्नोति कथं शान्तं कर्तुं शक्नोति भवान् भवतः मनः कथं शान्तं कर्तुं शक्यते मनोनियन्त्रणं करणीयम् इति वदति तदर्थम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् इति वदति मनः शुद्धं करणीयं तदर्थम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियाणि यदा भवान् शुद्धं करोति तदानीं भवतः मनः एकत्र निश्चलं तिष्ठति तदा भवतः शान्तिः समाधानं भवति तदा जनानां प्रश्नः भवति किमर्थम् अहम् अद्य एतादृशदुःखम् अनुभवामि तस्य उत्तरमेव अहम् उक्तवान् अहम् एतत् सर्वं करोमि चेदपि अहं दुःखम् अनुभवामि अहं कष्टम् अनुभवामि किमर्थम् अहम् एतादृशकष्टम् अनुभवामि इति प्रश्नः अस्ति चेत् तस्य कारणं किम् तस्य कारणम् इदानीम् अहं किम् अनुभवामि तद् इदानीं करोमि इत्यस्य फलं न सत्यं कारणम् इदानीम् अहं कापि प्रवृत्ति इदानीन्तनप्रेरणया न करोमि संथिङ्ग् किमपि मम अन्तरङ्गतः मम अबोधतः अबोधतः इत्युक्ते मम कान्शियस् न अन्कान्शियस् मैण्ड्तः किमस्ति मां किमपि प्रेरयति सत्यं तद् मया करणीयमेव अन्यमार्गः नास्ति तद् भवति एव भवतु एवं चेत् पुनः मया कदा समाधानं प्राप्तुं शक्नोति भवान् भवतः हस्ते विद्यमानानि वस्तूनि अथवा भवान् भवतः हस्ते विद्यमानशिलाखण्डान् भवान् न क्षिपतु अथवा कुत्र क्षेप्तव्यं तत्र क्षिपतु तदा भवतः अग्रिमजीवनं शुद्धं भवति तदेव सः वदति मनोनियन्त्रणेन किं भविष्यति तत्र एकैक स्टेप् अस्ति मनसः बुद्धिस्थिरं तिष्ठति चेत् स्थितप्रज्ञः भवति बुद्धिस्थिरं स्थातुं बुद्धेः स्थिरं स्थितिः कथं भवति मनः शुद्धं भवेत् किल मनः शुद्धं भवितव्यम् इत्युक्ते किं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयं तदा एव प्रश्नः आगतः इन्द्रियाणां नियन्त्रणेन अहम् इदानीं किमपि तद् न अनुभवामि अवगच्छति अहं किमस्ति अहम् अहम् एतत् एतेन कारणेन न अनुभवामि इन्द्रियाणाम् अनुभवेन अहं न अनुभवामि इति वदति चेत् किमस्ति तस्य कः अर्थः इन्द्रियाणां यदा अहं नियन्त्रणं करोमि मनं मम मनः तदानीं शान्तं भवेत् तदर्थमेव उक्तवान् यदा अहम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोमि ततः मम मनः शान्तं भवेत् न भवति इदानीम् अहं दुःखम् अनुभवन् अस्मि अहम् इन्द्रियनियन्त्रणं करोमि तादृशप्रयत्नं सर्वं कुर्वन् अस्मि तदापि मम दुःखमस्ति एव तदा मम कष्टमस्ति एव इति अहं वदामि तस्य कारणं किं मम कष्टमस्ति एव दुःखमस्ति एव तस्य कारणं किं तत् पूर्वं भवता कृतमस्ति अवगतं मम इदानीन्तनजीवनम् इदानीं पश्यतु अहं पूर्वमेकवस्त्रस्य उदाहरणम् उक्तवान् मया वस्त्रं निर्मितं എതത് ജീവനം മയാ നിർമ്മിതം കില അഹം ജീവനേവ അസ്മി മയ വസ്ത്രം നിർമ്മിതം തത്ര ഏകം ചിത്രമസ്തി അഹം തത് ചിത്രം ന ഇച്ഛാമി അഹം തത് പരിവർത്തയിതും ഇച്ഛാമി തത് ചിത്രം ഇതാനും പരിവർത്തയിതും ഭവാൻ നക്നോതി സ്പഷ്ടമസ്തി മയ കർമ്മ കൃത കർമാണി മയ കൃതാനി കൃത്വ കൃത്വ കൃത്വ തന്തുവായേന മയ വസ്ത്രസി നിർമ്മാണം കൃതം तस्मिन् वस्त्रे दृश्यमानं चित्रं मया इदानीं परिवर्तयितुं न शक्यते किन्तु मया किं कर्तुं शक्यते अग्रिमवस्त्रस्य अग्रिमचित्रस्य निर्माणं शुद्धं कर्तुं मया शक्यते मया अग्रिमवस्त्रस्य चित्रं शुद्धं कर्तुम् अथवा मम इच्छानुसृतं कर्तुं अहं यदा प्रयत्नं करोमि समानसमये अहं वदामि अहम् अत्र दुःखम् अनुभवामि कारणम् एतत् चित्रम् अत्रैव अस्ति अवगच्छति वा एतत् चित्रम् अत्रैव वयं पश्यन्तः स्मः किल प्रसण्ट् मध्ये तदेव अन्यत् अन्यप्रयत्नं मया कुर्व अहं कुर्वन्नपि अस्मि किन्तु एतत् चित्रं न गतमस्ति तदा अहं वदामि ओ किमपि कृत्वा प्रयोजनं नास्ति एवं कृत्वा किं प्रयोजनं पश्यतु अहमेवमेव अस्मि एवं न कारणं भवता एव एतत् कृतं पूर्वं भवान् कृतवान् इत्यस्य एव भवान् अनुभवति तस्मात् तत्र पुनः भवता किमपि ज्ञानेन बहु प्रयोजनं किमपि नास्ति भवतः किं कर्तुं शक्यते भवतः जीवनमेव भवान् शुद्धं कर्तुं शक्नोति भवान् शुद्धं करोति चेत् इतः परं भवान् यद् अनुभवति तद् सम्यक् मिलति तदेव तत्र वदति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते प्रसादे किं भवति चित्तनैर्मल्यं भवति अस्य एतस्य तस्य सर्वदुःखानां सकलविधदुःखानां किं भवति हानिः भवति उपजायते तद् भवति सम्भवति प्रसन्नचेतसः यः निर्मलमनसः अस्ति यस्य मनः निर्मलमस्ति तस्य आश् बुद्धिः शीघ्रमेव आशु इत्युक्ते शीघ्रमेव निश्चलं भवति यदा निश्चलं भवति तदा किं भवति शान्तिः भवति निश्चलम् इत्युक्ते तत्र चलनम् इत्यस्य चलनं यदा भवति तदा तद् अशुद्धं भवति चलनम् इति यदा भवति तदा भ्रमः उत्पद्यते तद् यदा निश्चलं भवति वयं तस्य उदाहरणानि उक्तवन्तः यदा जलं स्वच्छ उच्चमस्ति जलं चलनं विदा यदा तिष्ठति तदानीं किं भवति अधः विद्यमानसर्वाणि वस्तूनि वयं द्रष्टुं शक्नुमः किन्तु यदा वायुः वाति तदा जले किञ्चित् चलनं भवति तरङ्गः भवति अथवा किमपि किमपि चलनं भवति तदानीं किं भवति किमपि द्रष्टुं न शक्नुमः वस्तूनि तत्रैव सन्ति किन्तु वयं द्रष्टुं न शक्नुमः कारणं चलनम् अभवत् चलनम् अभवत् इत्युक्ते भ्रमः अभवत् अस्माकम् एवमेव अस्माकं मनः इति यद् भवति तद् एकत्र यदा तिष्ठति निश्चलं यदा भवति निर्मलं यदा भवति तदानीं किं भवति अस्माकम् एव अन्तरङ्गे विद्यमान आत्मनः दर्शनं भविष्यति तद् बहिस्तात् आगच्छति इति नास्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे एव शान्तिः अस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे एव समाधानमस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे एव आनन्दः अस्ति किन्तु किमर्थं वयं न अनुभवामः सन्तोष किमर्थं न अनुभवामि आनन्दं किमर्थम् अहं न अनुभवामि मम अन्ते एव शान्तिः अस्ति इति वदति किन्तु अहमेव कोलाहलं कुर्वन्नस्मि शान्तिः मम अहं शान्तिनिमित्तं सर्वत्र अन्वेषणं करोमि किल सिम्पल् अस्ति गृहे अपि इदानीं कलहसमये वयं कुत्र शान्ति कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः अन्यत्र अन्येषां शान्ति कर्तुमेव सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः स्वस्य विषये न चिन्तयामः एव वयं किल तेन कदापि शान्तिः न भवति किं करणीयं स्वयमेव स्वयमपि कथं करणीयमिति विषयः अस्ति एतद् आध्यात्मिकविद्या सामान्य एतत् न सप्रस् न करणीयं तद् बहु अपायः अस्ति सप्रस् करोति इत्युक्ते केचन जनाः सन्ति महान् क्रोधः अस्ति इति चिन्तयतु मम किन्तु न वदति अन्तरङ्गे एव तद् भिन्नरीत्या प्रकटयति अहं मौनमपि प्रकटयितुं शक्नोमि किल बहु मौनमेव अहं किमपि न वदामि इति चिन्तयतु तद् अधिकम् अपायः अस्ति किमर्थम् एतत् सर्वं मानसिकव्यापारः अस्ति मम तस्याः कलहः यदा भवति मम मनश्शान्ति मया प्राप्तव्या इत्युक्ते अहं मनश्शान्तिविषये एव चिन्तयामि मम मनसः एव शान्तिः भवेत् मम आनन्दः भवेत् इत्युक्ते मया तस्याः विषये चिन्तनं न करणीयं किल अहं मौनम् उपविशामि चेदपि केन कारणेन अहं मौनम् उपविशामि अहं सम्भाषणमेव न करोमि इति उक्तवान् कारणं किम् अहं प्रकटयितुमिच्छामि भिन्नभिन्नरीत्या प्रकटयति तत्र तदेव अहम् प्रकटनं भिन्नभिन्नरीत्या कर्तुं शक्यते कदाचित् किमपि अनुक्तोपि कर्तुं शक्यते कदाचित् विपरीतं कृत्वापि प्रदर्शयितुं शक्यते किमपि भवतु तत्र प्रथमविषयः कः स्वस्य अन्तरङ्गे स्वस्य अन्तरङ्गे न भवेत् तदेव स्वस्य अन्तरङ्गः शुद्धं करोतु भवान् तत्र उक्तवान् वा न उक्तवान् वा तत्सर्वं प्रश्नः नास्ति भवान् उक्तवान् तदपि तत्र समाप्तम् अनुक्तं तदपि तत्र समाप्तं सर्वं भवता किं प्रकटितम् इति सर्वं द्वितीयचिन्तनं तत्र अस्माकम् अन्तरङ्गस्य शान्तिः कुतः भवति तदेव विषयः अस्माकम् अन्तरङ्गस्य शान्तिः कुतः भवति भवान् तत् कथं दृष्टवान् इत्येव प्रश्नः किल भवान् तद् वदति वा न वदति वा सर्वं भवानेव अवगन्तुं शक्नोति तत् भगवान् वदति भवान् भवतः मनोनियन्त्रणाय भवान् प्रयत्नं करोतु तदर्थं भवान् अद्य वदति मम इन्द्रियाणां नियन्त्रणमहं कृतवान् तदापि शुद्धं नास्ति इति वदति तद् भवान् अवगच्छतु किमस्ति तद् भवतः पूर्व संस्कारः भवतः अन्तरङ्गे उपविश्य किमपि समाधानं न ददाति तत् बहुधा वयमेव अवगच्छामः किल बहूनि कार्याणि अस्माकं समाधानं न प्राप्नोति केचन जनानां समाधानं केचन जनानां न भवति तद् तद् अस्माकमेव कारणं तस्मात् तत्र चिन्तनं शुद्धं करोतु इति वदति करोति चेत् अग्रिमं भवतः जीवनम् अग्रिमतादृशकार्यं किं भविष्यति शुद्धं भवति तदा मनस्समाधानं भवति मनः निर्मलं भवति मनः निर्मलं भवति चेत् किं भवति बुद्धिः स्थिरं भवति बुद्धिः यदा स्थिरं भवति शान्तिः भवति तदानीं सन्तोषः भवति तदानीम् आनन्दः भवति कारणं किं शान्ति सन्तोषः आनन्दः समाधानम् इति सर्वं वयं वदामः तत्सर्वम् अन्तरङ्गे एव अस्ति तत्सर्वं कुतश्चिदपि न आगच्छति तद् अन्तरङ्गे एव अस्ति किन्तु वयं न अवगच्छामः तत् स्पष्टतया अवगन्तव्यं कारणम् अद्यतनपूर्ण अध्ययनं पूर्णपठनम् अस्माकम् आधुनिक एजुकेशन् इति अस्ति मोडर्न् एजुकेशन् अस्ति वयं सर्वशान्तिसमाधानं सन्तोषं बहिर्पश्यामः सत्यं वयं सर्वदा मेटीरियल् वर्ल्ड् इत्युक्ते किं वस्तुतः मेटीरियल् मध्ये एव समाधानमस्ति इति वयं तस्य पृष्ठतः धावनं कुर्मः किन्तु तद् नास्ति प्रतिदिनम् अनुभवामि तदापि वयम् एकवारमपि पृष्ठतः न पश्यामः तादृशं गच्छति चेत् कदापि समाधानम् इति न भविष्यति तस्मात् भगवान् वदति गीतायां मनश्शान्तिः मनः शुद्धं करोतु मनः शुद्धं करोति चेत् भवतः मनः तिष्ठति अथवा बुद्धिः तिष्ठति तदा भवान् शान्तिम् अनुभवति अस्माकं विषयः अस्माभिः करणीयः विषयः अस्माकम् अन्तरङ्गस्य एव स्थितिः इत्यर्थम् अस्माकं प्रयत्नः अन्तर्मुखं स्यात् अस्माकमेव विषये अस्माकं तदर्थमेव ध्यानं करणीयम् इति वदामः किमर्थम् इदानीं को बहु सामान्य एक्साम्पल् किमपि स्वीकरोतु कोपः भवति सामान्यतया वदति किल नामजपं करोतु कोपं भवति चेत् दशवारम् अथवा शतं वारं नारायण नारायण नारायण इति वदतु बहुधा तेन किं भवति कोपः गच्छति किल एवम् एकैकम् अस्माकं तत् अस्माकमेव अभ्यासः तदानीं जनाः किं पृच्छन्ति ते तादृशनियन्त्रणं कृत्वा मम किं प्रयोजनं तस्य किम् अभवत् तद् अभवत् किल भवतु ते भगवान् वदति तत् सर्वं भवतः शान्तिनिमित्तं किमपि कारणं नास्ति भवान् वदति अद्य किम् अहं प्रथमं कथं वर्धनं भवति प्रथमम् अहम् अनन्तरं कुटुम्बम् अनन्तरं ग्रामः किल सर्वं वयं यदा कियत् एतद् विस्तारं विस्तारं विस्तारं कुर्मः तदनुसृतं वयं चिन्तयामः एतत् सर्वमेव मम लोकः इति तादृशचिन्तनेन किं भवति अन्तरङ्गे विद्यमानलोकं वयं विस्मरामः अस्माकमेव जीवने पश्यतु अस्माकं कदा समयः भवति अस्माकं विषये चिन्तयतु अस्माकं विषये वयं कदा चिन्तयामः अहम् इति विषये अहं कदा चिन्तयामि मम इति विषये अहं चिन्तयामि सत्यं सत्यं मम शरीरम् अहं चिन्तयामि अथवा मम गृहं चिन्तयामि मम पुत्रः मम पुत्री मम धनं मम वित्तकोशः मम अकौण्ट् मम तत् मम एतत् मम भवान् सर्वं मम मम मम इति चिन्तयति मम मध्ये तस्य एकवचनमस्ति किल किम् षष्टि एकवचनम् अस्ति मम प्रथम एकवचनं किमस्ति अस्ति अहम् ततः एव आरम्भं कृतवान् किल अहं विषये भवान् कदा चिन्तनं कृतवान् भवतः किमपि चिन्तनं कापि प्रवृत्ति प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं भवतः सर्वविधप्रवृत्तिः मम विषये अस्ति वा अहं विषये अस्ति वा मम विषये तत् किञ्चित् किञ्चित् न्यूनं करोतु इति वदति न्यूनं करोतु इत्युक्ते तद् अहं विषये कर्तुम् उदाहरणं वदामि अहं खादामि एक इन्द्रियनियन्त्रणं करणीयं चेत् अहं खादामि मम रुचि अनुसृतम् अहं खादामि सत्यं सर्व मम निमित्तम् अहं खादामि मम शरीरस्य निमित्तं खादामि अहं खादामि इति अनुभवं करोतु भवान् भेदः अस्ति वा अस्ति किल अहं खादामि इति अनुभवः भिन्नः मम निमित्तं खादामि इति भिन्नः सत्यम् तादृश सर्वप्रवृत्ति अपि अहम् इति यदा अहम् इति तत्र अस्ति अहम् इति आत्मबोधः अस्ति तस्य निमित्तं करोतु किमपि कार्याणि भवान् प्रातःकाले उत्तिष्ठति किमर्थम् उत्तिष्ठति किमपि किमपि मम उद्योगः अस्ति मया गन्तव्यमस्ति मम तत्कार्यमस्ति मम एतत् कार्यं न अहमुत्तिष्ठामि इति कारणेन उत्तिष्ठतु मया मम जागरणम् अभवत् मम अहम् इति यदस्ति मम स्वत्वमस्ति तस्य स्वप्नावस्थातः अवस्थातः तस्य जागृत अवस्थायां जागरणं प्राप्नोति इति अवगच्छतु एकस्मिन् दिने अतः प्रभातः भवति सुप्रभातम् आगच्छति एकदिनम् एतत् सुप्रभातम् इति भवान् अनुभवं करोतु अहम् अनुभवामि सुप्रभातम् इति भोजनम् इति अहं यदा अनुभवामि ध्यानं पूजा यत्किमपि अहं तद् एक्स्पीरियन्स् कर्तुं यदा प्रयत्नं करोमि अहं यदा अनुभवामि तदानीमेव सुखं सम्भवति सुखं तत्र स्वयमेव भवति कदा सुखं सम्भवति सुखं कोऽपि आनयति इति नास्ति कोऽपि आनीतवान् इति अहं न उक्तवान् सुखं कथं भवति सुखं भवति तत्र सम्भवति अनुभवति तत्र कदा अनुभवति यदा अहम् एक्स्पीरियन्स् करोमि तदा एक्स्पीरियन्स् अहं कथं कर्तुं शक्नोमि एक्स्पीरियन्स् करणीयं चेत् मया अभ्यासः करणीयः सत्यम् एक्स्पीरियन्स् अनुभवः प्राप्तव्यः इत्युक्ते तदनुसृत अभ्यासः मया करणीयः यदा अहं तदनुसृत अभ्यासं करोमि तदानीम् अहम् आनन्दं प्राप्नोमि इदानीम् अस्माकं जीवनस्य तस्य भेदः कुत्र इदानीं किमर्थं मनसः शान्तिः नास्ति किमर्थं मनः शुद्धं नास्ति किमर्थं बुद्धिः एकत्र न तिष्ठति वयं सर्वाणि कार्याणि अन्येषां कृते कुर्मः अन्येषां कृते एव सर्वमपि प्रकटनमेव किञ्चिदपि अन्तरङ्गदर्शनं नास्ति किञ्चिदपि अनुभवः नास्ति कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा सहस्रवारं करोति चेत् किं भवति स स्वभावः भवति किल इदानीं वयं न जानीमः किल एकसमानकार्यमेव पुनः पुनः दुःखं ददाति कष्टं ददाति वयं जानीमः तदापि कुर्मः खलु तथापि तदेव गत्वा कुर्मः स्वभावः भवति चेत् तदेव कष्टम् इदानीं यः धूमपानं करोति यदा मद्यपानं करोति यत्किमपि असमीचीनं यत्किमपि करोति सः जानाति तत् सम्यक् नास्ति इति किन्तु कुर्वन् अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे गच्छति चेत् किं भविष्यति अन्ते सः स्वभावः भवति पुनः बहु चिन्तनीयः विषयः इदानीम् असत्यं वदति इति चिन्तयतु असत्यं वदति सः एकः शीलः भवति चेत् किं भविष्यति अग्रे स्वभावः भवति असत्यमिति न चिन्तयामः अनन्तरं प्रथमवारं जीवने यदा सत्यं वदति तस्य अन्तरङ्गविद्यमान तस्य धर्मः अथवा तस्य यत् अहम्बोधः अस्ति तत् न अङ्गीकरोति तं न करोतु इति वदति किल बहुवारं बोधयति तत् किन्तु एकवारं कृतवान् चिन्ता नास्ति द्विवारं कृतवान् त्रिवारं कृ किमर्थं कृतवान् कोऽपि लाभः इति विचिन्त्य वस्तुतः लाभः नष्टः इति किमपि एकस्थितिः एव नास्ति तद् किञ्चित् अनन्तरमेव आगच्छामः किन्तु एवं कुर्वन् अग्रे गच्छति तस्य कः दोषः इति अहम् उक्तवान् तस्य कः दोषः सः मम दुःस्वभावः इति अहं न अवगच्छ सर्वमपि एवमेव तेन कारणेनैव बहुविधप्रश्नाः भवन्ति किल इदानीं पश्यतु मम एतस्याः मध्ये किमपि एकं प्राब्लं किमर्थम् आगच्छति अथवा मम भवतः विषये किमपि कष्टं किमर्थम् आगच्छति मम एकः स्वभावः अस्ति तदनुसृतं भवान् न व्यवहरति अहमस्वस्थः सत्यं मम अनुसृतं भवान् यद्यत् करोति अहम् असन्तुष्टः एव तस्मिन् समये किन्तु तत्र किञ्चित् भेदः यदा कदापि आगच्छति आवयोः मध्ये कलहः तत् कथं तादृशं भवति इत्युक्ते मन्दं मन्दं कुर्वन् कुर्वन् कुर्वन् वयं न अवगच्छामः इति वदति तदेव एकैकस्य स्वभावः भवति तस्मात् अस्माभिः तादृशरीत्या न गन्तव्यम् इन्द्रियाणां द्वारा यद्यत् कार्यं करोति तद् अग्रिमशान्तिनिमित्तं वा अग्रिमं मन मम जीवनम् एवं भवेत् तदर्थं वा किं करणीयं तद् शुद्धं शुद्धं कर्तुं प्रयत्नं करोतु तेन किं भवति मनः शुद्धं भवति तद् शुद्धं किम् अशुद्धं किम् इति अहं कथम् अवगच्छामि भवान् भवतः निमित्तमेव कार्याणि करोतु भवान् कदापि मम निमित्तं कार्याणि न करोतु मम निमित्तम् इत्युक्ते स्वस्य एव भवान् भवतः जीवने भवान् अद्य किं किं कुर्वन् अस्ति तदेव करोतु तद् भवान् अवगच्छतु कथम् अवगन्तव्यं भवता अनुभवतु एकैककार्यं भवान् अनुभवतु प्रयत्नं करोतु भवान् एकवाक्यं वदति चेत् तद् वाक्यं किमर्थं वदति इति अनुभूय वदतु एकवारं किल वयं कति असत्यं वदामः किल अनावश्यकतायां किञ्चित् पूर्वम् उक्तवान् किल टी वी मध्ये का कमपि दृष्टवान् अहं प्रथमवारं दृष्टवान् तस्य सः किमपि वदन्नासीत् तद् श्रुत्वा तस्य स्वभावविषये वदामि ए सः महान् अहङ्कारी अस्ति बहुधा वदामः किल सामान्य उदाहरणम् उक्तवान् बहु टी वी इति न अन्य किमपि कार्यक्रमार्थं द्रष्टुं गतवान् किमपि कार्यक्रमं द्रष्टुं गतवान् एकः स्टेज् मध्ये स्थित्वा किमपि कृतवान् तस्य तद् एकं सोऽहं जीवने तं न दृष्टवान् प्रथमवारं दृष्टवान् तद् स्वभावं दृष्ट्वा अहं सम्पूर्ण तस्य हिस्टरि वदामि हिस्टरि वदामि इत्युक्ते मम बहूनां जनानां स्वभावः वयं सर्वदा अपि स्वाभाविकतया अस्माकम् एक्स्पीरियन्स् तादृशम् अभवत् किं सत्यं वयं न पश्यामः सत्यम् इति नाम्नि वयम् अस्माकं व्याख्यानं दद्मः किल इदानीम् उदाहरणार्थं सः किमपि अवतरणं कृतवान् तत् तस्य शब्दं श्रुत्वा तस्य वेषं दृष्ट्वा वा अहं वदामि सः महान् अहङ्कारी अस्ति कथं सत्यं भवति अवगच्छति सः महान् अहङ्कारी अस्ति इति अहम् एकं प्रस्तावनां कृतवान् भवान् तस्य विषये किं जानाति तेन सह भवान् कुत्र जीवनं कृतवान् एतादृशसम्भाषणमेव प्रतिदिनं जीवने वयं कुर्मः अस्माकं सम्भाषणमेव प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं स्वीकरोतु अनावश्यकविषये अनुभवः नास्ति इति विषये असत्यमेव सत्यमपि नास्ति तद् तदेव वयम् अस्माकं जीवनस्य नवतिप्रतिशतसमयस्य उपयोगं कुर्मः तद् वदति ततः तत् किं करणीयं किञ्चित् किञ्चित् तद् न्यूनं करोतु भवान् यत् अनुभवति तत् वदतु भवान् अथवा भवान् यद् वदति तद् भवान् अनुभवतु प्रतिकार्यं भवान् तादृशं किञ्चित् किञ्चित् वक् प्रयत्नं करोतु कस्यापि विषये अहं सुरेशजी विषये वदामि इति चिन्तयतु पूर्वमेव तस्य विषये अनुभूय वदतु भवान् कियत् जानाति तावदेव वदतु अहं यदा कथं तं पश्यामि तदेव मम पुरतः अस्ति किमर्थं मम इण्टर्प्रिटेशन् आवश्यकं किल मया किमर्थं तस्य विषये अन्यकथा रचनीया तद् मम कार्यं नास्ति लोके अधिकजनाः तादृशाः एव कुर्वन्ति तादृशं यदा करोति भवान् एककार्यम् अवगच्छतु अन्यत् किमपि न लोकस्य किमपि न भवति तेन किं भवति भवतः मनसमाधानं गच्छति भवतः अशान्तिः गच्छति तदेव भवान् भवन्तं परितः असमाधानस्य अशान्तेः एकलोकं भवानेव सृष्टवान् भवान् अद्य वदति लोकं बहु अशान्तमस्ति अथवा अशान्तिः अस्ति लोके सर्वं कष्टमस्ति तदस्ति एतत् कारणं भवन्तं परितः परितः मीन्स् सरौण्डिङ्ग्स् भवन्तं परितः भवानेव तादृश एकलोकस्य सृष्टिं कृतवान् तस्य लोकस्य परिवर्तनं करोतु इति भगवान् वदति तदेव अत्र किमस्ति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते एकवारम् उक्त्वा समापयामि प्रसादे सर्वदुःखानाम् प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते बुद्धिपर्यवतिष्ठते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति